ئەگرى توقاي يوللارنى ئۆزىگە تايىنىپ بېسىپ ئۆتۈش بىلەن ئۆتىدۇ گەرچە بۇ يولدا باشقىلار سىزگە ئاز تولا ياردەم قىلغىنى بىلەن لېكىن ئۇلارنىڭ ياردىمى ھەرگىزمۇ ئۆمۈرلۈك بولمايدۇ شۇڭا ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ھېچكىمگە تايانماڭ ھەددىدىن زىيادە ئۈمىد كۈتۈپ كەتمەڭ چۈنكى تايىنىش پەقەت سىزنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ ئۈمىد كۈتۈشمۇ پەقەت بىر خىل تەسەللى بولۇپ قالىدۇ ھاياتلىقتىكى ئەڭ مۇھىم ھەم ئۆزگەرمەس پىرىنسىپ پەقەت ۋە پەقەت ئۆزىنى كۈچلەندۈرۈشتۇر كىشىلىك ھايات يولىڭىز بەكلا ئوڭۇشلۇق بولۇپ كەتكەن ۋاقىتلاردا ھەرگىز بىخودلاشماستىن ئەكسىچە تېخىمۇ كۆپرەك ئويلىنىشىڭىز كېرەك ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغىنىڭىزدا بولسا تېخىمۇ كۆپ غەيرەتكە كېلىشىڭىز كېرەك تالانتىڭىز نىيىتىڭىزگە دەرمان بولالمىسا ئەپسۇسلانماڭ تىرىشچانلىقىڭىز ئارقىلىق بۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇپ كېتەلەيسىز ئىقتىسادىڭىز ئارزۇلىرىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا يار بەرمىگەندە قىلچە ئۈمىدسىزلەنمەڭ تېخى نەپەس ئېلىۋاتقان بولسىڭىزلا ئۇنى ھامان بىر كۈنى ئەمەلگە ئاشۇرالايسىز توسالغۇغا ئۇچرىسىڭىز چوقۇم يېڭىش ئۈچۈن تىرىشىپ بېقىڭ گەرچە ئازراق جاپا تارتسىڭىزمۇ چارچىغان بولسىڭىزمۇ لېكىن ئىنسان ھاياتىدىكى ئەڭ قىممەتلىك شۇ نەرسە ئۈچۈن تىرىشىڭ بار بولسا يوقىتىپ قويماسلىق ئۈچۈن تىرىشىڭ ئۇنداقتا ئىنسان ھاياتىدىكى ئەڭ قىممەتلىك ئۇ زادى نېمە ئۇ بايلىقمۇ ئەمەس مەرتىۋىمۇ ئەمەس بەلكى تىنچ ئامانلىقتۇر تۇرمۇشىڭىز خاتىرجەم ئىشلىرىڭىز تىنچ تېنىڭىز ئامان مانا بۇنىڭ ئۆزى كاتتا ئايۋان سارايدا تۇرۇپمۇ ئېرىشكىلى بولمايدىغان ھەقىقىي بەختتۇر سىزنىڭ بۇ ھەقىقەتنى بالدۇرراق چۈشىنىشىڭىزنى ئەركىن ئازادە ياشاپ ئارتۇق بېسىمغا ئۇچرىماي ھەم ئۆزىڭىزنى قىينىماي قالغان ئۆمرىڭىزنى خاتىرجەم ئۆتكۈزۈشىڭىزنى چىن دىلىمدىن ئۈمىد قىلىمەن